ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ນາຍຄູແລະລູກສິດ ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຍ້ອນວ່າປີການການເຂົ້າໂຮງຮຽນ 2021 ຫາກໍເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ SBS ເລີຍມອງ ເບິ່ງນະໂຍບາຍການຈະສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນແລະນາຍຄູແບບໃດກັນ ແລະທາງການຕ່າງໆຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມມາ ຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນປີກາຍນີ້ ໂຮງຮຽນບໍ່ຫຼຸດ 12 ຫົນແຫ່ງ ຖືກອະນາໄມຂ້າພະຍາດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ພາຍຫຼັງທີ່ແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ແລະນັກຮຽນນັບເປັນຫຼາຍສິບພັນຄົ ນ ໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງຮ່ຳຮຽນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ເປັນຄັ້ງແລກໆ ຄະນະນາຍຄູຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍສາມາດຫຼີກລ່ຽງການປິດໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໄວ້ໄດ້ໃນປີ 2021 ໂດຍການໃຫ້ສັກຢູກສັ ກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ເມື່ອຢາວັກຊີນນັ້ນມີໄວ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ນາຍຄູບໍ່ຖືກບັນຈຸຢູ່ ໃນນະໂຍບາຍການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນວ່າພວກເ ຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຖືກສັກຢານັ້ນໃຫ້ ເມື່ອເຖິງຄິວເຖິງຮວດການສັກຢານັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ດັ່ງຕາມຂັ້ນອາຍຸ ຫຼືສະພາບສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ ມາກ ນອດເຕັມ ເລຂາທິການຂອງອົງ ການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນ Independent Education Union ເວົ້າວ່າ We believe that our, our members in, in schools uh, should be uh,

ປະເທດຣັດເຊຍເອົານາຍຄູເປັນຄະນະຄົນພິເສດ ເພື່ອສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຄືຢາວັກຊີນ Sputnik 5 ໃຫ້ ໃນປະເທດອັງກິດ ໜັງສືເປີດກວ້າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຄູເປັນຈຸພິເສດສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິ ດ-19 ທີ່ບັດນີ້ໜັງສືເປີດກວ້າງນັ້ນໄດ້ຮັບລາຍເຊັນ

or police are going to be probably much higher because their risk is going to be higher ເມື່ອທີ່ຢ່າງແນ່ແທ້ ນາຍຄູເປັນຄົນທີ່ມີບົດບາດອັນຈຳເປັນໃນສັງຄົມ ບົດບາດນັ້ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງອັນສະເພາະໃນການຈະຕິດແປດໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະຕຣາລີເລີ່ມພິຈາລະນ າເບິ່ງນະໂຍບາຍການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຕົນຂຶ້ນແລ້ວ ໃນວັນຈັນທີ 25 ມົກກະລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເພື່ອບັນຈຸເອົາເດັກໆ ອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າໃສ່ການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ງວດ 2B ຂອງແຜນການ ກ່ອນນີ້ແມ່ນຈະສັກໃຫ້ແກ່ເດັກໆ ໃນໄວ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນແຜນການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມີຢູ່ວ່າເດັກໆ ຂັ້ນອາຍຸ 16 ປີຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນໃຫ້ ຖ້າຫາກວ່າການແນະນຳໃນດ້ານການແພດສ ະເໜີໃຫ້ການຮັບປະກັນໄດ້ ແຕ່ເມື່ອທີ່ທີ່ໃນວັນຈັນທີ 25 ມົກກະລາແລ້ວນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຮັບຮູ້ເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄໂຣນາໄວຣັສອັນແລກໆ ຄືຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ແມ່ນວ່າມີແຕ່ຮັບຮູ້ເອົາມັນເພື່ອນຳມາໃ ຊ້ກັບຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ອັນແປວ່າຕ້ອງມີການຮັບຮູ້ເພີ່ມກ່ອນທີ່ເດັກໆ ຈະຖືກສັກຢານັ້ນໃຫ້

ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານໂຮງຮຽນ ແລະ ລູກສິດບໍ່ເປັນບຸກຄົນຢູ່ໃນຂັ້ນສູງຂອງນະໂຍບາຍການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂຮງຮຽນຈະມີຄວາມປອດໄພໄດ້ແບບໃດກັນ ເມື່ອທີ່ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດ ແລະ ເທຣິທໍຣີ ອົງການຈັດຕັ້ງ AHPPC ຄື Australian Health Protection Principal Committee ມອບການແນະນຳກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ນັ້ນມີດ້ວຍວິທີການດັ່ງແຍ ກຫ້ອງຮຽນເປັນຫ້ອງນ້ອຍໆ ຈັດແຈງໂຕະຕັ່ງຂອງຫ້ອງຮຽນຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ໄກທີ່ສຸດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ ຊັກຊ້າໄວ້ການກິນອາຫານທ່ຽງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການທີ່ລູກສິດຂອງແຕ່ລະຊັ້ນກ ານຮຽນຈະສັບປົນກັນໄດ້

ໂດຍຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ເປັນຂັ້ນແລກໆ ທີ່ຢາດັ່ງກ່າວຖືກສັ່ງຊື້ແລ້ວ ສຳລັບກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ວິທີການການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້ າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus